बुद्धि पर्यवतिष्ठते एतद् वयं पठितवन्तः गतसप्ताहे इदानीम् अग्रिमश्लोकं पश्यामः अहमेकवारं वदामि वदतु नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
भावना न चा भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् अशान्तस्य कुतः सुखम् पदछेद कुर्मः हम्म। नास्ति बुद्धि बुद्धिः
अयुक्तस्य भावना
न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः पश्यतु बहुत्र पदच्छेदः अस्ति तत्र हम्म। न अस्ति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य बुद्धिः अयुक्तस्य न न एव च न चायुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना भावना एव च
न च अभावयतः शान्तिरशान्तस्य शान्तिरशान्तस्य इति अस्ति किल शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इदानीं पश्यतु एकैकपदस्य विषये चिन्तयामः चेत् प्रथमपदं किमस्ति अस्ति न अस्ति न अस् नास्ति किल अस्ति इत्युक्ते किं भवति अस् धातु कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं बुद्धिः कीदृशपदमस्ति
इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् अयुक्तस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं भावना आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् अभावयतः अभावयत् इति अस्ति तकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं शान्तिः इकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् अशान्तस्य
अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्टि एकवचनं कुतः अव्ययम् सुखम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचनम् इदानीम् एतत् सामान्यतया सरलपदानि एव सन्ति अत्र इदानीं पश्यतु अस्ति इति अर्थमपि सामान्यमेव अस्ति किल सामान्यतया अयुक्तस्य अयुक्तः इत्युक्ते कः अर्थः योगरहितस्य यस्य योग योग नास्ति योग इत्युक्ते वयं चिन्तयामः किमिति योगरहितस्य बुद्धिः बुद्धिः इत्युक्ते बुद्धिः एव धीः बुद्धिः नास्ति न भवति पश्यतु योगरहितस्य बुद्धिः न भवति अनन्तरम् अयुक्तस्य च अयोगिनः भाव अयोगिनः यः अयोगी अस्ति तस्य किं न भवति भावना भावना अपि न भवति भावना इत्युक्ते चिन्तन अपि न न विद्यते हम्म। अभावयतः च अचिन्तयतः अचिन्तय इत्युक्ते यः चिन्तां न करोति अचिन्तयतः शान्तिः न शान्तिः न भवति अशान्तस्य शान्तिविहीनस्य यस्य शान्तिः नास्ति तस्य किं न भवति सुखम् आनन्दः कुतः कथं सम्भविष्यति तस्य आनन्दः कुतः आगच्छति तस्य आनन्दः कुतः भवति इदानीं वयं पश्यामः अत्र एतस्य मैक् भवति अत्र अत्र मैक् भवति अत्र ओडियम् अधिकं करोति ओडियो पश्यतु चेत् अत्र अधिकं करोति पश्यतु इदानीं सामान्यर्थः एतस्य कः किं वदति अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति यस्य यस्य योगः नास्ति तस्य बुद्धिः सम्यक् न भवति अनन्तरं किं भवति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना तस्य भावना अपि न भवति न च भावयतश्शान्ति भावना सम्यक् नास्ति चेत् तस्य शान्तिः न भवति शान्तिः सम्यक् नास्ति चेत् तस्य कुतः सुखं तस्य सुखं कुतः मिलति इति एव सामान्यतया तत्र वदति तस्य सामान्य अर्थः अपि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सामान्यतया किमस्ति यस्य समाधिः नास्ति यस्य योगयुक्तः यस्य समाधिः नास्ति तस्य आत्मस्वरूपविषयबुद्धिः न भवति यस्य योगज्ञानं नास्ति इत्युक्ते यस्य योगविषये ज्ञानं नास्ति योगविषयः इत्युक्ते तत्र समाधि इति वदति योग वयं श्रुतवन्तः तस्य भिन्नभिन्नसोपानानि सन्ति किल अष्टाङ्गयोगः इति वदति किं किम् अस्ति अष्टाङ्गयोगः
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अन्तिममस्ति किं समाधि अपि योगविषये ज्ञानं नास्ति इत्यस्य अत्र कः अर्थः वदति यः समाधि न जानाति समाधि न जानाति इत्युक्ते कः अर्थः योग एव न जानाति चेत् यो योग इत्युक्ते किं किं भवति प्रथम स्टेज् अस्ति यम वयं पूर्वमपि चिन्तनं कृतवन्तः यम इत्युक्ते किं नियन्त्रणं यम इत्युक्ते नियन् कस्य नियन्त्रणम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं एकः शान्तिः इच्छति चेत् शान्तिः अथवा समाधानम् इच्छति चेत् ततोपि अधिकं वदति सुखम् इच्छति चेत् तेन किं करणीयं सरलमेव अस्ति येन सुखं प्राप्तव्यं तेन तस्य प्रथमविषयः कः इन्द्रियनिग्रहणं करणीयं यमपरिशीलनं करणीयं तदपि योग इत्यस्य एकः भागः एव അപ്പൊ യോഗവിഷയം ന ജാനാതി ചേത് സുഖം ന ഭവതി ഇത് ഉക്തവാൻ തസ്യ കഹ യോഗവിഷയെ ന ഭവതി ചേത് സുഖം ന മിളതി ഇതി വദതി തസ്യ കഹ അർത്ഥ ഭവിതും അർഹത നാസ്തി യോഗവിഷയെ യഥാ തസ്യ എതത് നാസ്തി തദാനിം സഹ അന്യത് സുഖമപ്പി ന പ്രാപ്നോതി ഇതി വദതി ചേത് अनन्तरं तत्र योगविषयः इत्युक्ते एकमेकम् अस्माभिः चिन्तनीयं समाधिः अन्तिम स्टेज् अस्ति तस्य प्रथम स्टेज् किम् अस्ति यमः अस्माभिः योग प्राक्टीस् करणीयम् इति चिन्तयतु योग अस्ति चेत् समाधानं भवति सुखं भवति इति वदति भगवान् योग अस्माभिः प्राक्टीस् करणीयं चेत् प्रथमं किं करणीयम् अस्माभिः यमपालनं करणीयं यमपालनम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां निग्रहणं इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् अस्माभिः योगकरणीयम् इत्युक्ते प्रथमविषयः अस्ति अस्माकम् इन्द्रियनिग्रहः करणीयः भगवान् किं वदति शान्तिः प्राप्तव्यं चेत् सुखं प्राप्तव्यं चेत् कः मार्गः वयम् अन्यमार्गेण गच्छामः तदेव तत्रत्य भेदः अस्ति सुखं प्राप्तव्यं चेत् वयम् इदानीं केन केन मार्गेण गच्छामः स्वाभाविकतया वयं सुखार्थं यदा प्रयत्नं कुर्मः इन्द्रियमार्गेण एव सुखं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः कियत् भेदः अस्ति इति चिन्तयतु यत् करोति चेत् न मिलति इति वदति तदेव वयं प्रयत्नं कुर्मः अत्र वदति गीतायां वदति सुखं प्राप्तव्यं चेत् सुखप्राप्तिनिमित्तं कः मार्गः यम इत्यस्य इत्युक्ते योग इति अत्र उक्तवन्तः योगपरिशीलनं करोतु अथवा प्रथमपदं किम् अस्ति प्रथम यः सुखं न प्राप्नोति अयुक्तः सः सुखं न प्राप्नोति किल अयुक्तः किं न प्राप्नोति भावना न प्राप्नोति भावना न प्राप्नोति चेत् किं न प्राप्नोति शान्तिः न भवति शान्तिः न भवति चेत् किं न भवति सुखं न भवति यदा वयं सुखमित्यस्य विषकलनं कुर्मः एतत् सर्वं स्वजीवने अस्माभिः कृत्वा द्रष्टव्यम् एकैकसुखं किम् इति अस्माभिः विषकलनं करणीयं विषकलनम् इत्युक्ते स्प्लिट् अथवा इत्युक्ते विचारः तस्मिन् विषये पुनः पुनः पुनः चिन्तनं करणीयं वयं चिन्तयामः सुखम् इति वयं सर्वे चिन्तयामः किल कः नास्ति किन्तु सर्वम् अस्माकं चिन्तनं कथं जनरल् एव चिन्तनमपि नास्ति तत्र सुखम् आवश्यकमिति वयं न चिन्तयामः किल सुखमिति चिन्तयामः वा वयम् इन्द्रियाणां सन्तृप्तिं कारयामः इन्द्रियाणां सन्तृप्तिकरणे अस्माकं सुखं भवति इति वयं चिन्तयामः भेदः अवगच्छति वा तत्र पश्यतु अस्माभिः कीदृशप्रयत्नः करणीयः तस्य विपरीतप्रयत्नं कृत्वा वयं किं चिन्तयामः तत् प्राप्तव्यं चिन्तयामः यद् दक्षिणभागे एकं स्थानमस्ति दक्षिणदिशि एकः एकं स्थानमस्ति तत् प्राप्तव्यम् इति मम लक्ष्यम् उत्तरदिशि गच्छामः चेत् प्राप्नोति वा कदापि न प्राप्नोति समानकार्यमेव वयं कुर्मः सुखं प्राप्तव्यम् इति चिन्तयामः किन्तु सुखं किम् इत्यपि वयं न चिन्तयामः कारणं किम् अभ्यासबलेन पुनः पुनः पुनः पुनः अभ्यासबलेन अस्माकं किम् अभवत् इन्द्रियाणां पृष्ठतः गच्छति अथवा इन्द्रियसुखम् एव अथवा इन्द्रियाणां लालना एव सुखम् इति वयं चिन्तयामः वयं तदेव कार्यं वयं स्वीकृत्य चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतत् सुखं नास्ति सुखमेव मया प्राप्तव्यम् इति चिन्ता यदा आगच्छति तदानीमेव अस्माकं चिन्तनस्य आरम्भः भवति भगवान् वदति तत्र एव तस्य सूक्ष्मता अस्ति यः योगयुक्तः नास्ति अयुक्तः अस्ति इत्युक्ते योगमार्गे न सञ्चरति तदेव प्रथमम् उक्तवान् योगमार्गे न सञ्चरति इत्युक्ते अत्र अर्थः उक्तः अस्ति समाधिं यः न जानाति सः समाधानं न प्राप्नोति सः शान्तिं न प्राप्नोति समाधि तस्य अष्टमसोपानमस्ति वयं चिन्तयामः सुखप्राप्तिमार्गे अहमस्मि वा सुखप्राप्तिनिमित्तम् अहं गच्छन् अस्मि चेत् तस्मिन् एव मार्गे अहम् अग्रे अग्रे गच्छन् अस्मि वा न अवगच्छति वा तस्य भेदः न इति मन्ये मुखं दृष्ट्वा माला भगिन्या मुखं दृष्ट्वा बहु चिन्तयन्ती अस्ति किम् अस्ति इति पश्यतु एतस्मिन् श्लोके किं वदति सुखं प्राप्तव्यम् सर्वेषां मनुष्याणाम् अन्तिम इच्छा का यत्किमपि कार्यं स्वीकरोतु यत्किमपि कार्यं वयम् इदानीं कुर्मः तेन कार्येण किं प्राप्तव्यम् इति वयं चिन्तयामः सुखमेव कोऽपि उद्योगं करोति कोऽपि धनसम्पादनं करोति केऽपि सेवां करोति अथवा पाकं करोति यत्किमपि भवतु स्नानं करोति उत्तिष्ठति उपविशति लघु लघु कर्मतः आरभ्य बृहत् बृहत् कार्याणि वयं कुर्मः सर्वस्य कार्यस्य पृष्ठतः एकनिमेषम् उपविश्य चिन्तयामः चेत् किमर्थं करोति सुखार्थमेव तद् प्रथमम् अस्माभिः अवगन्तव्यं बहुकालं कृत्वा कृत्वा कृत्वा अस्माकं किम् अभवत् जीवने विस्मृतवन्तः वयं किमर्थं करोति इत्यपि विस्मृतवन्तः किल इदानीं किमर्थं तत् करोति इत्यपि वयं विस्मरणं प्राप्तवन्तः वयं विस्मृतवन्तः तेन कारणेन किम् अभवत् अस्माकं चिन्तनं यद् वयं चिन्तयामः तस्य पृष्ठतः एव वयं गच्छामः इदानीम् अहं न जानामि कर्म अस्माकं कर्म स्वीकृत्य चिन्तयतु प्रातरारभ्य वयं किं किं कुर्मः बहूनि कार्याणि अहं तदेव किमर्थं कुर्वन् अस्मि सुखं प्राप्तुम् इत्यपि वयं न चिन्तयामः तदेव अहं वदन् अस्मि सुखं प्राप्तुमेव एतस्य आरम्भः अभवत् किन्तु अधुना तत् किम् अभवत् अभ्यासः अभवत् अभ्यासः भवति चेत् किं भवति स्वभावः भवति स्वभावः भवति चेत् पुनः संस्कारः भवति संस्कारः भवति इत्युक्ते तदेव जीवनं भवति वयं न चिन्तयामः अनन्तरं तदाहं किमर्थं करोमि तस्मादेव पूर्वकाले बहूनि कार्याणि कारितवन्तः प्रातः उत्तिष्ठतु सन्ध्यावन्दनं करोतु स्नानं करोतु अर्घ्यं करोतु पाद्यं करोतु एतदेवमेव कुर्वन् तस्य किं भवति एतत् किमर्थम् इति कदाचित् न चिन्तयति हम्म। सत्यं हम्म। जनाः वदन्ति एवं किमर्थं करोति कोऽपि अर्थः एव नास्ति एषः प्रातःकाले उपविश्य वेदपारायणं करोति कः लाभः अवगच्छति अर्थं जानाति उत न जानाति चेत् भिन्न तस्य प्रयोजनं भवेत् किन्तु सर्वस्य सैण्टिफिक् रीत्या व्याख्यानं करणीयं किमपि नास्ति कारणं किम् एतत् सर्वम् अस्माकं स्वभावः एकः मनुष्यः ततः अनुभवति किल सुखम् अनुभवति तस्य कारणं किम् तत्र कियत् ज्ञानमस्ति इति कारणेन न तस्य ज्ञानं किं तद् अहं मम अनुभवे अस्ति वा न वा इत्येव अवगच्छति इदानीं पश्यतु एका वस्तु अस्ति तस्मिन् विषये अहं सर्वमपि जानामि चेत् तस्य सुखम् अहम् अनुभवामि वा एकं खाद्यवस्तु अस्ति उदाहरणार्थं तदेव अत्र अप्लै न करणीयं किन्तु सामान्यम् अस्माकम् अवगमनाय वदामि एक खाद्यवस्तु अस्ति अहं जानामि तस्मिन् विषये एतद् कथं निर्माणं करोति इति अहं जानामि अथवा तस्य सा सर्व सैण्टिफिक् कार्याणि अहं पठितवान् तेन कारणेन तस्मिन् यद् सुखमस्ति तद् वयम् अनुभवामः वा न वा न नास्ति किल कदा वयम् अनुभवामः यदा खादामः सत्यं एवमेव प्रतिकर्मणः पृष्ठे एकैककर्म अस्ति तस्य पृष्ठे किमस्ति अथवा एकैकवस्तुपृष्ठे तस्य एककर्म अस्ति तत् कर्मणि एव तस्य सुखमस्ति अतः कर्मणि एव तस्य शक्तिः अस्ति उदाहरणार्थम् इदानीं किमपि अत्र दूरवाणी अस्ति एतस्याः दूरवाण्याः शक्ति कुत्र अस्ति अथवा देवता इति वदतु किमपि तद् कुत्र अस्ति कदा तद् दृश्यते उपयोगसमये सत्यम् एषा दूरवाणी यावत् कालपर्यन्तम् उपयोगं विना आपणे उपविशति अथवा अन्यत्र कुत्रापि तद् स्थापयामः तस्य दूरवाणी इति शक्ति तस्य पृष्ठतः नास्ति एकवस्तु अन्य सर्ववस्तु इव तदेक एक एकवस्तु तस्मादेव वदति सर्व सर्ववस्तुषु शक्तिः अस्ति कार्यद्वयमवगच्छति अवगच्छति एकं परब्रह्म इति वदति परब्रह्म इति वदति अथवा परमात्मा इति वदति चिन्तयतु अन्ये एकं किं वदति जीवात्मा इति वदति अस्माकम् अनुभवे किम् आगच्छति जीवात्मा कथम् अनुभवे जीवात्मा आगच्छति पश्यतु अत्र कति वस्तूनि सन्ति सर्वत्र शक्तिः अस्ति अस्ति वा न वा एतस्मिन् चषके एकशक्तिः अस्ति का शक्तिः अस्ति एतस्मिन् चषके शक्ति चषकस्य शक्तिः का स्थापयितुं शक्नोति अहम् अत्र जलं स्थापयामि जलं स्थापयामि इति क्रिया मया कर्तुं शक्यते तस्य कारणं किम् एतस्मिन् सा शक्तिः अस्ति वह वहामि इति एका शक्तिः किल अहं वोढुं शक्नोमि अहम् एतदेव एतत् स्वीकृत्य अथवा एतत् स्वीकृत्य अत्र जलं स्थापयितुं शक्नोमि वा न कारणं किं सा शक्तिः अत्र नास्ति किन्तु अत्र शक्तिः अस्ति वा अस्ति उपनेत्रं स्थापनीयं चेत् एतस्य आवश्यकता अस्ति तदा अहम् अत्र कर्तुं न शक्नोमि किन्तु अत्रापि शक्तिः अस्ति अत्रापि शक्तिः अस्ति अत्रापि शक्तिः अस्ति पुस्तकेपि शक्तिः अस्ति अस्मासु अपि शक्तिः अस्ति सर्वत्र शक्तिः अस्ति एतत् सर्वं समानशक्तिः इति यदा वयं पश्यामः तदा किं वदति परमात्मा इति वदति किन्तु कर्मणि तस्मिन् तस्मिन् कर्मणि तद् भिन्नभिन्नरूपेण प्रकाशयति सत्यं तदेव तस्य देवता इति वदति चषकस्य देवता इत्युक्ते का वहनं करोति इति एका शक्तिः अस्ति तस्य पृष्ठतः तत्रैव चषकस्य देवता अस्ति समानं सर्वकर्मणि अस्ति अवगतम् एतद् अवगच्छति चेदेव योगयुक्तः इति अवगच्छति किल एतद् वयम् अवगतवन्तः तत्र भ्रमः न भवेत् अस्माकं पश्यतु सोफा अस्ति तस्य एका शक्तिः अस्ति किं का शक्तिः यदा अहं अहं तां शक्तिं कदा मम अनुभवः भवति कदा अहम् उपविशामि करेक्ट् तावत् पर्यन्तं तस्य शक्तिः अस्ति एव किन्तु सः शक्तिः सक्रियरूपेण नास्ति कुत्रापि प्रयोगः नास्ति किन्तु सा शक्तिः तत्र अस्ति वा अस्ति आधारः इति शक्तिः तत्र अस्ति किन्तु अहं यावत् पर्यन्तं तत्र न उपविशामि तद् सुखम् अहं न अनुभवामि सत्यं यदा अहम् उपविशामि अहं तां शक्तिम् अहम् अनुभवामि कियत् सम्यक् अस्ति इति पश्यतु तस्मिन् समये अहम् अवगतवान् एतस्याः देवता का तस्याः देवतायाः मम एक पारस्पर्यम् आगच्छति अवगच्छति मम तत्र आसनस्य देवतायाः एकपारस्पर्यं यदा आगच्छति तदानीम् अहं किं करोमि तस्य सुखम् अहम् अनुभवामि पारस्पर्ये अहं किञ्चित् पारस्पर्यम् इत्युक्ते परस्पर आश्रयः किल पारस्पर्ये अहं किञ्चित् विच्छेदं करोमि किं भवति शक्तिविपरीतं भवति किल अहम् आसनस्य नाशं करोमि तस्य एकपादम् अहं नाशं करोमि इति चिन्तयतु पुनः भवतु उपवेष्टुं शक्नोति वा एतदेव प्रपञ्चे समग्रप्रपञ्चे एतदेव सम्भवति एतद् एकैकलघुवस्तुमध्ये अवगमनं सरलमस्ति किल नेपाल् मध्ये भूकम्पः अभवत् कारणं किम् दशसहस्रं जनाः मृतवन्तः किं किम् अभवत् यद् यद् एका पार्ट् अस्ति एक पाळि इति वदति किल किं वदति एक एक भौमपाळि इति वदति एक तस्य एक भागः तत् अन्य अन्य कापि शक्ति तत्र प्रयोगः कृतः भूमिः कदापि तस्य भूमेः धर्मस्य पालनं भूमिः करोति भूमिः न कृतवती इति न मनुष्यः एव तस्य इच्छाकारणेन आग्रहकारणेन अभिलाषकारणेन पुनः पुनः पुनः इति सुखं सुखं सुखं सुखम् इति चिन्तनकारणेन भवन्तः जानन्ति किल अफ्घानिस्तान् पाकिस्तान् अनन्तरं बेङ्ग्लादेश् त्रिषु राज्येषु ततः नेचुरल् ग्यास् स्वीकर्तुं एते एकां प्रक्रियां कृतवन्तः केचन जनाः भवन्तः गत्वा पठन्तु इण्टर्नेट् मध्ये मिलति दशवर्षेभ्यः पूर्वं यद् यद् दश वा विंशतिवर्षेभ्यः पूर्वम् अफ्घानिस्तान् बेङ्ग्लादेशे एकभागमेव केचन जनाः क्रीतवन्तः के अहं न वदामि भवन्तः स्वयमेव पश्य तत् स्वीकृत्य तत्र नेचुरल् ग्यास् निमित्तम् एक केमिकल् जलम् एतत् सर्वं स्वीकृत्य पम्प् कृतवन्तः तदानीं किम् अभवत् नेचुरल् ग्यास् ततः आगच्छति भूमेः बेलेन्स् गतम् अन्नेचुरल् अभवत् हिमालयसदृश बृहत् पर्वतः यत्र अस्ति तस्य भारः महान् भारः अस्ति तस्य तद् तत्र भूमिः सम्यक् तिष्ठति स्म तस्य बेलेन्स् निमित्तमेव तद् स्थापितम् अन्येकपार्श्वे तत् कृतं एक एक एतत् किं वदामि एक इञ्च् वा किं संथिङ्ग् एकवारम् अधः गतं समाप्तम् दशसहस्रं जनानां जीवः अपहृतः किमर्थं किञ्चित् ग्यास् स्वीकृत्य वयं यानं चालयितुम् इष्टवन्तः इदानीं बहु धनं दद्मः चेत् किं प्रयोजनम् एतदेव सर्वकार्यस्य स्वस्य व्यक्तिजीवनेपि तदेव चलति सत्यसन्धता इति आत्मार्थता इति नास्ति अवगन्तुं शक्यते केनापि अवगन्तुं शक्यते एतत् किन्तु स्वस्य जीवनस्य विषये चिन्तयामि एतत् सर्वं वयं नेत्रनिमीलनं कुर्मः एतत् सर्वं मया न द्रष्टव्यम् एतद् किमर्थं किमर्थम् एतत् कृतं चिन्तयतु अहं किमर्थम् एतद् वदामि मनुष्यस्य चिन्तनमेव एतस्य सर्वस्य कारणं वस्तुतः किमर्थम् एतत् कृतं ग्यास् स्वीकर्तुं नेचुरल् ग्यास् स्वीकर्तुं नेचुरल् ग्यास् स्वीकरणम् अनिवार्यं वा अथवा जनजीवनम् अनिवार्यं वा चिन्तनीयं किल ये केचन एजुकेटेड् इति जनाः पठितवन्तः इति जनाः अन्यजनानाम् उपरि सर्वाणि कार्याणि कृत्वा वयमेव सर्वम् उत्तमजनाः इति उक्त्वा उपविशामः एतस्य अनन्तरं किम् एषः कः संस्कारः तस्मादेव भगवान् उक्तवान् वयं न चिन्तयामः वयं कुत्र गच्छामः इति उक्तवान् आरम्भे एव आरम्भे एव चिन्तयतु वयं न चिन्तयामः अहं कुत्र गच्छन् अस्मि किल अयुक्तस्य इति भगवान् उक्तवान् भवान् सुखमिच्छति इति उक्त्वा एव एतत् सर्वं करोति अहं तदेव उदाहरणम् एतद् उक्तवान् किमर्थं तद् ग्यास् स्वीकृतवन्तः सुखार्थमेव किल यानं चालनीयं किल यानानि गच्छेयुः तदर्थमेव ग्यास् अन्य किमर्थम् तस्मिन् समये वयं चि सुखार्थमेव स्वीकृतवन्तः किन्तु भगवान् उक्तवान् तादृशकार्याणि करोति चेत् सुखं न भवति स्वस्य जीवने अपि एतत् अहं जनरल् एकविषयम् उक्तवान् स्वस्य जीवने अपि वयं प्रतिदिनं किं कुर्मः वयं न अवगच्छामः भगवान् उक्तवान् भवान् सुखं प्राप्तुमेव इति भवान् वदति भवानेव उपविश्य चिन्तयतु भवान् किमर्थं जीवति भवान् एकैककार्यं किमर्थं करोति इति एकवारं चिन्तयतु अन्य कस्यापि जीवनस्य विषये न चिन्तयतु भवतः विषये एव भवान् चिन्तयतु किमर्थं जन्म प्राप्तवान् अहम् इदानीम् एकैककार्यं कुर्वन् अस्मि एतत् कार्यं किमर्थम् इति यदा चिन्तयति तदा भवान् एकं कार्यम् अवगच्छति किम् अवगच्छति सुखं प्राप्तुम् इति भवान् वदति भवान् सुखं प्राप्तुं न करोति पश्यतु सुखं जलं पिबति चेत् पिपासा गच्छति पिपासा यदा भवति जलमेव पातव्यं खलु तस्मिन् समये अन्यत् करोति चेत् अनन्तरं मम पिपासा न गता इति वदति चेत् प्रयोजनं किं तस्मात् भगवान् उक्तवान् यस्य शान्तिः अस्ति तस्य एव सुखं भवति एकं स्टेप् स्टेप् उक्तवान् सः शान्तिः इत्युक्ते समाधानं यस्य मनसि समाधानमस्ति शान्ति अस्ति पीस् अस्ति तस्यैव किं भवति सुखम् इति भवान् चिन्तयति तद् भवति नो चेत् सुखं न भवति भवतः सर्वाणि वस्तूनि भवन्ति सर्वं वयमपि जानीमः किल सर्वाणि वस्तूनि सन्ति सर्वविध आधुनिकवस्तूनि सन्ति किन्तु निद्रा न आगच्छति निद्रा एकैकसुखं चिन्तयतु तदपि न ततोपि अग्रे अस्ति किन्तु अहं प्राक्टिकल् अस्माकम् अवगमनार्थं वदामि एकः चिन्तयति निद्रानिमित्तं किं किम् आवश्यकं प्रथमं मञ्चः आवश्यकः तल्पः आवश्यकः अनन्तरं वातानुकूल वातावरणम् आवश्यकम् अनन्तरं दीपः न भवेत् अथवा डिम् लैट् भवेत् अन्यत् किं किम् आवश्यकं पञ्च एतद् फैव् स्टार् होटेल् सर्वं गत्वा पश्यतु एतस्य किं वदामि भित्तेः भवतः मञ्चस्य भवतः चषकस्य सर्वस्य वर्णः समानः भवेत् एतत् सर्वमस्ति भवान् मञ्चे शयनं करोति किन्तु निद्रा न आगच्छति अन्ततो गत्वा स्लीपिङ्ग् बिल्स् खादनीयं भवति बहूनामेषः अनुभवः एक एकम् एतत् इति न अन्यत् किमपि एकैकसुखम् इन्द्रिय एतदेक इन्द्रियसुखं किल निद्रा इति अन्य एकसुखं भवान् चिन्तयतु तदपि सुखं न तदेव अत्र वदति किन्तु तदेव सुखम् इति भवान् चिन्तयति तद् प्राप्तुमपि भवता न शक्यते इति वद उदाहरणार्थं किमपि सम्यक् रसगुल्ला खादामि चेत् आनन्दः भवति इति चिन्तयामः सुखं भवति किन्तु भवतः हस्ते अस्ति वा तत् कदाचित् अस्माकम् इच्छा एव न भवति अस्ति चेदपि अस्माकम् इच्छा सर्वाणि वस्तूनि भवन्ति भवन्तः पश्यन्तु यदा अधिकानि वस्तूनि भवन्ति तदा किमपि स्वीकर्तुम् इच्छा न भवति तदपि मनुष्यस्य एकः स्वभावः नास्ति चेत् तत्र इच्छा भवति सर्वाणि वस्तूनि कुत्रापि विशेषभोजनार्थं गतवन्तः भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नमधुरवस्तूनि सन्ति यत्किमपि स्वीकर्तुं शक्नोति किन्तु जनाः स्वीकुर्वन्ति वा किमपि एकं किञ्चित् स्वीकृत्य किञ्चित् ओदनं किञ्चित् केड् रैस् स्वीकृत्य खादित्वा प्रत्यागच्छति किं किमर्थम् अस्ति इति कारणेन अथवा तद् प्राप्नोति इति कारणेन भवान् सुखं प्राप्तुं न शक्नोति किन्तु वयं तदर्थमेव प्रयत्नं कुर्मः तदा भगवान् पृच्छति एवं कथं सुखं मिलति तदा सुखं न मिलति सुखं प्राप्तव्यं चेत् किं करणीयमिति प्रथमम् उक्तवान् सुखं प्राप्तव्यं चेत् शान्तिः भवेत् शान्तिः भवति भवितव्यं चेत् भावना भवेत् भावना भवितव्यम् इत्युक्ते चतु चतुर् एव उक्तवान् अत्र भावना भवितव्यम् इत्युक्ते
किम् उक्तवान् समाधि समाधि इत्युक्ते योगः भवेत् योग इति अत्र उक्तवन्तः अस्माभिः तस्य विषयकलनं करणीयं योग इत्युक्ते समाधि इति एकः अर्थः समाधेव शान्ति योग इत्युक्ते किम् इति प्रथमं चिन्तनीयं योग किम् अत्र भिन्नभिन्नव्याख्यानं कृतवान् समत्वं योग उच्यते यद् समत्वं समानं पश्यति तद् योग इति उक्तवान् अथवा वयं जानीमः अष्टाङ्गयोग इति जानीमः किल कस्मिन् अपि अर्थे स्वीकरोतु अष्टाङ्गयोग इति स्वीकरोति चेत् किं प्रथमं कस्य एतत् करणीय प्रयत्नः करणीयः इन्द्रियनियन्त्रणं सुखं प्राप्तव्यं चेदेव किन्तु इदानीं भवान् तत् कम्पेर् कृत्वा कदाचित् अवगन्तुं न शक्नोति कथमहम् इन्द्रियनिग्रहणं करोमि चेत् सुखं प्राप्नोति अहं भोजनं न करोमि उपवासं करोमि एक एक टैप् इन्द्रियनिग्रहः एव किल भिन्नभिन्नव्रतं स्वीकरोति एकादशी प्रदोष अन्यान्यव्रतं स्वीकरोति वयं किं चिन्तयामः एतेन कथं सुखं मिलति किन्तु तेन तेन कारणेन सुखं मिलति इति न प्रश्नः एतदहम् अद्य एकादशी व्रतं करोमि मम पुण्यं मिलति वा पुण्यं मिलेत् अहं न जानामि किन्तु किं वदति भवान् अभ्यासबलेन भवान् भवतः इन्द्रियनिग्रहणं कर्तुं शक्यते चेत् किं भविष्यति കഥം ശാന്തി ഭവതി ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹേണ നിഗ്രഹേണ കിം ഭവിഷ്യതി ഭവതഃ മനസ്സഹ നിയന്ത്രണം ഭവതി മനസഹ നിയന്ത്രണം കരണീയം തദേവ യമ നിയമ ദ്വിതീയ സ്റ്റെപ്പ് മനസഹ നിയന്ത്രണം കരണീയം ചെയ്ത് മയാ അഹം മനസ് മനഃ കിമ്മിത്യവെന്ന് ജാനാമി അല്ല മനഹ ഇതി മൈൻഡ് ഇതിയൊക്കെ വിഷയം സ്വീകൃത്യ വയം പഠാമഹ ചെയ്ത് വയം കുത്ര ദ്രഷ്ടും ശക്നുമ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റ് ജനാഹ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജനാഹ സർവേ വദന്തി मनः तत् एतत् इति वद अस्ति अपि वयम् अनुभवामः अपि कदाचित् डिप्रेशन् भवति कदाचित् आङ्सैटि भवति किल कदाचित् दुःखं भवति कदाचित् सुखं भवति एतत् सुखं दुःखं डिप्रेशन् आङ्सैटि भिन्नभिन्नविचारः एतत् सर्वं शरीरे वा कस् कोऽपि डिप्रेशन् मध्ये अस्ति तस्य शरीरे कोऽपि दोषः नास्ति हा मनसि इति वदामः तदा मनः अस्ति इति वयम् अवगच्छामि कुत्र कुत्र मनः कुत्र इत्येव प्रश्नः मन मनसि इति वदामः नास्ति इति कोऽपि वदति चेत् भवान् दुःखं न अनुभवति वा दुःखम् अनुभवामि अहं हस्ते दुःखम् अनुभवामि वा पादे दुःखम् अनुभवामि वा नेत्रे दुःखम् अनुभवामि वा मस्तके दुःखम् अनुभवामि वा वक्षसि दुःखम् अनुभवामि वा कुत्र दुःखम् अनुभवामि मनसि मनः कुत्र इत्युक्ते अस्माकम् हस्ते नास्ति तद् वक्तुं मनः अस्ति वयम् अनुभवामः वयं जानीमः अस्ति इति किन्तु तद् वस्तु कुत्रापि न दृश्यते एवं नियन्त्रणं मनसः नियन्त्रणं करोतु इति वदति चेत् सरलं नास्ति कारणं किं मम सूक्ष्ममस्ति मम अहं स्थूले एकवस्तु इदानीं पश्यतु एतत् चषकम् अत्र स्थापयतु इति वदति अहं स्थापयितुं शक्नोमि सत्यं भवतः हस्तस्य स्पर्शं करोतु इति वदति चेत् अहं कर्तुं शक्नोमि किन्तु भवतः मनः स्वीकृत्य अन्यत्र स्थापयतु इति वदति चेत् किं करोमि मनसः स्पर्शं करोतु इति वदति वयं न जानीमः तस्य कः मार्गः इति तस्मादेव भगवान् प्रथममेव उक्तवान् योग प्राक्टिस् करोति इति वदति समाधिः एव प्राप्तव्यं मनसः नियन्त्रणं प्राप्तव्यं प्रथमं किं करणीयं तदर्थम् इन्द्रियनियन्त्रणं करोतु एव यदा भवान् इन्द्रियनियन्त्रणं करोति तदेकमेव एकमेव भवता कर्तुं शक्यते पुनः भवान् तत् सुखेन सह डैरेक्ट् कनेक्षन् न करोतु कनेक्षन् अस्ति एव सम्बन्धः अस्ति एव किन्तु अहम् एतत् इन्द्रियनिग्रहणं कृतवान् अहम् एतत् भोजनं न करोमि अथवा अहं प्रातःकाले उत्तिष्ठामि एतद् वदन्ति बहूनि कार्याणि वदन्ति नित्यकर्म नैमित्तिककर्म इति वदति नित्यकर्म करोति चेत् किं फलम् इति पृच्छति वेदे वदति नित्यकर्म करोति चेत् किमपि फलं नास्ति किमपि न मिलति हविने किमर्थं करणीयम् इत्युक्ते सन्ध्यावन्दनं नित्यकर्म एव नित्यकर्म करोति तेन विशेषफलं किमपि नास्ति एवं चेत् किमर्थं करणीयम् इति शिष्यः पृच्छति तदा गुरुः वदति न करोति चेत् गुणं नास्ति किन्तु दोषः अस्ति यदा भवान् न करोति तदानीं करोति चेत् कः लाभः किमपि न किन्तु न करोति चेत् किं भवति दोषः भवति कथं सामान्यं तत् एक आध्यात्मिकनित्यकर्म मनसः संस्काराय समान स्नानम् इति करोति चेत् कः लाभः डैरेक्ट् किमपि नास्ति अहम् अद्य प्रातःकाले स्नानं कृतवान् यः कृतवान् प्रतिदिनं कुर्वन् अस्मि कः लाभः किमपि नास्ति किन्तु न करोति चेत् नष्टमस्ति किल दुर्गन्धः भवति भिन्नभिन्न वै कृतं भवति किल एवमेव तत् एतदहं भौतिकरीत्या उक्तवान् समानमेव आध्यात्मिकदृष्ट्या सन्ध्यावन्दनमार्घ्य उपासना कोऽपि कापि उपासना भवतु उपासना न कुर्मः चेत् तस्य फलं किम् मनः मन्दं मन्दं मलिनं भवति मनः मलिनं भवति पुनः भवता किमपि द्रष्टुं न शक्यते मलिनदर्पणे मुखं पश्यति चेत् मुखं द्रष्टुं शक्नोति वा पुनः पुनः मुखं प्रक्षालयति चेत् कः लाभः कोऽपि लाभः नास्ति किल एकवारं किं करणीयं दर्पणस्य प्रक्षालनं करोतु पुनः भवान् मुखं सम्यक् द्रष्टुं शक्नोति मनसः प्रक्षालनं करोतु मनः शुद्धं करोतु मनः शुद्धं कर्तुं कः मार्गः बहु समयतः भगवान् वदन् अस्ति किमपि मनः इति एकं वस्तु इति न मनः इति वस्तु अस्ति इति वदन्ति तत् प्रूव् कर्तुमपि शक्नुवन्ति किन्तु तद् न अत्र वदति मनः इति सामान्याः वयं मनः इति किमपि द्रष्टुं न शक्नुमः वयं द्रष्टुं शक्नुमः किं वस्तु अस्ति इन्द्रियाणि अस्माभिः कर्तुं शक्यते चेत् किम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोतु इन्द्रियाणां शुद्धीकरणं शुद्धीकरणम् इत्युक्ते हस्तप्रक्षालनं न मुखप्रक्षालनं न तदपि एक शुद्धिः एव तस्मादेव सम्यक् पदप्रयोगं कृतवान् इन्द्रियाणां किं करणीयं नियन्त्रणं करोतु इन्द्रियाणां नियन्त्रणम् इत्युक्ते किं योग योग इत्यस्य प्रथम स्टेप् तद् इन्द्रियनिग्रहः तदैव यम इति प्रथमम् उक्तवन्तः अनन्तरं नियम अनन्तरं आसनं पश्यतु आसनं तृतीयमेव आगच्छति प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानं समाधि एतद् अष्टाङ्गयोगः इति एतस्य नाम अष्टसोपानानि सन्ति यस्य यम नास्ति तस्य नियमः न भवति यस्य यमनियम किञ्चिदपि नास्ति सः आसनं कर्तुं न आसनम् इत्युक्ते केवलं पोस्ट् न तद् न चिन्तयतु स्थिरं सुखम् आसनम् इत्येव पतञ्जलिमहर्षि प्रथममेव लिखितवान् योगसूत्रे आसनम् इत्युक्ते किम् अस्माकं व्याख्यानं न किमपि हस्तमुपरि करोति पादमुपरि करोति तिष्ठति तद् न आसनम् आसनम् इत्युक्ते किं स्थिरं सुखं स्थिरमित्युक्ते कः अर्थः स्टडि चलनं विना कस्य चलनं विना शरीरस्य चलनं प्रथमं शरीरस्य चलनं नियन्त्रणं करणीयं चेत् किं करणीयं श्वासनियन्त्रणं करणीयं यदा श्वासनियन्त्रणं करोति तदा किं वदति प्राणायामः तत्र आगतं किल यम नियम आसन प्राणायाम सर्वं कनेक्षन् अस्ति यदा अहं स्टडि स्थातुम् उदाहरणार्थं वदामि अहम् इदानीं वृक्षासने स्थातुम् इच्छामि इति चिन्तयतु पूर्वं ऋषयः तपः आचरन्ति किल वृक्षासने स्थित्वा वृक्षासने स्थातुमिच्छामि भवान् एकवारं स्थित्वा पश्यतु स्थातुं न शक्नोति शरीरं न तिष्ठति वृक्षः इव गच्छति तत्र तत्र वृक्षः इत्युक्ते वायुमध्ये वृक्षः इव दक्षिणपार्श्वम् उत्तरपार्श्वं गच्छति किं करणीयं स्थातव्यं चेत् किं करणीयं मया एकाग्रतां करोतु कान्सन्ट्रेशन् एकत्र एकत्र करोतु कान्सन्ट्रेशन् एकत्र करणीयं चेत् एकाग्रता भवितव्या इत्युक्ते किं करणीयं श्वासस्य विषये चिन्तनं करोतु चतुर्विंशतिघण्टाः अपि वयं कुर्मः किन्तु वयं तस्मिन् विषये चिन्तनं न कुर्मः सत्यं अस्माकं बोधः एव नास्ति तस्मिन् विषये एतत् कथम् अन्तः गच्छति कथं बहिः गच्छति इति वयं न चिन्तयामः मम वस्त्रविषये अहं बहुवारं चिन्तयामि मम शरीरविषये अहं चिन्तयामि सत्यं तावदपि अहं मम प्राणविषये न चिन्तयामि तद् गच्छति चेत् एतत् शवमस्ति प्राणः गच्छति चेत् अनन्तरं एतत् कस्य कृते आवश्यकं भार्या बिभ्यति इति वदति सो पत्नी अपि समीपं नागच्छति उपनिषत् मध्ये एका सुन्दरा सुन्दरी कथा अस्ति भजगोविन्दं मध्ये अपि वदति भार्या बिभ्यति पुत्राः पलायनं कुर्वन्ति सत्यं खलु एका उपनिषत् मध्ये एका कथा कथां वक्तुं समयः न इदानीं तत्र बहु सुन्दरी कथा अस्ति सः वदति यदा एकस्य पतिपत्नीमध्ये महान् स्नेहः आसीत् एकस्मिन् दिने सः मृतवान् तदा समीपग्रामे ग्रामः समीपजनाः सर्वे आगतवन्तः सर्वे किम् उक्तवन्तः इत्युक्ते एतस्य शवदाः करणीयः किन्तु पत्नी शवं न ददाति अहम् एतत् त्यक्तुं न शक्नोमि इति जनाः बहुवारम् उक्तवन्तः भवती ददातु वयं किं कुर्मः अनन्तरं स्वाभाविकतया एतत् सर्वत्र भवति किल न न न अहं कथम् एतत् त्यजामि मम स प्राणाः अस्ति इति सर्वम् उक्त्वा तत्र सर्वे यत्र एकः वृद्धः आसीत् सः बहु बुद्धिमान् अस्ति सः उक्तवान् वयं सर्वे गच्छामः यदा सर्वे गतवन्तः यदा तेषां गेट्तः बहिः सीमाम् उल्लङ्घ्य सर्वे यदा गतवन्तः एष उच्चैः प्रत्याहूतवती ओ आगच्छतु आगच्छ तस्य भीतिः अभूत् ह्यः रात्रिपर्यन्तं तेन शरीरेण सह एव सः शयनं कुर्वती आसीत् किन्तु यदा प्राणः इति गतः अग्रिमदिने तस्य शवस्य तस्य शरीरस्य उपरि भयम् अनुभवति वयं सर्वे अपि अनुभवामः खलु तत् शरीरं न सा അതേ വക്കില ശരീരം വിദ്യമാന പ്രാണഹയവ പ്രാണഹ ഗതഹ സാ ഗതഹ തത് അവഗന്തവ്യം ഇതേവ ഉപനിഷത്ത് വദതി തത് ഏവ അസ്മാകം ജീവനെ അസ്മാഭി ചിന്തനി അഹം സുഖാർത്ഥം പ്രയത്നം കരോമി മമ പ്രവൃത്തി മമ സുഖാർത്ഥം മയാ ക്രിയമാണാനി കാര്യാണി മമ ശരീരനിമിത്തം വാ मम मनसः निमित्तं वा मम प्राणनिमित्तं वा सामान्यतया चिन्तयतु वयं कस्मिन् विषये प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः शरीरविषये एव भोजनं करोति अथवा अलङ्कारं करोति शरीरस्य एकैककेशस्य -एक अलङ्कारं कुर्मः वयं किल चिन्तयतु कतिविध अलङ्कारं कुर्मः भ्रू अलङ्कारः नासिकायाः अलङ्कारः नेत्रस्य अलङ्कारः कर्णस्य अलङ्कारः कस्य अवयवस्य अलङ्कारः नास्ति कस्य अवयवस्य कृते भवान् धनव्ययं न करोति भवतः भाषायां सुखम् इति भवान् वदति सुखार्थम् इति वदति तद् कस्य प्रत्यङ्गस्य कृते भवान् करोति किन्तु भवतः एव प्राणविषये कदापि भवान् चिन्तितवान् वा इत्येव प्रश्नः एव योगः अयुक् योग अत्र प्रथमपदं किमस्ति नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य अहं तस्य पदस्य विवरणं कर्तुम् अद्य शक्तवान् किन्तु सामान्यमेव अग्रिमपदानि अपि तत् तावत् सूक्ष्मता अस्ति तस्य अस्माभिः एतत् विचारः करणीयः युक्तस्य योगयुक्तः इत्युक्ते समाधि इति उक्तवान् समाधि इत्युक्ते किं योग अष्टाङ्गयोगमेव स्वीकरोतु तत्र इन्द्रियनिग्रहणं मन मनोनिग्रहणमपि सत्यं किन्तु वयम् अद्य सामान्यजनाः वयं मनोनिग्रहणस्य स्टेज् मध्ये न स्मः तस्मात् अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते इन्द्रियनिग्रहणस्य प्रयत्नं करोतु भवान् इन्द्रियनिग्रहणे यदा भवान् चतुरः भवति उदाहरणं वदामि किमपि इदानीं किमपि इन्द्रियनिग्रहणं करोतु किञ्चित् कालानन्तरं तद् भवतः स्वभावः भवति सर्वे एकादशी भवान् स्वीकरोति इति चिन्तयतु उदाहरणार्थम् अथवा सर्वषष्टिव्रतं भवान् पालयति इति चिन्तयतु एकवर्षवर्षद्वयानन्तरं भवतः किं भवति स्वभावः भवति षष्टिव्रतं न पालयामि चेत् मम कष्टं भवति मनसः कष्टं भवति मम शरीरे अपि तद् शरीरस्य अपि सः स्वभावः अस्ति किल प्रातः भवान् प्रतिदिनं सप्तवादनात् पूर्वम् अल्पाहारं करोति मध्याह्ने भोजनं करोति रात्रि षड्वादनात् पूर्वं भोजनं करोति इति भवतः किमपि सिस्टम् अस्ति इति चिन्तयतु तस्मिन् तस्मिन् समये भवान् एकवर्षं वर्षं द्वयं करोति चेत् अग्रे किं भवति स्वभावः भवति वयं बहु शीघ्रम् अवगन्तुं शक्नुमः वयम् इतः भारतं गच्छामः किल साक्षात् विपरीतमेव अस्ति भारते अत्र दिवासमयः तत्र रात्रि तत्र रात्रिसमये अत्र दिवासमये किल एवं भिन्नमस्ति दिनद्वयाभ्यन्तरे दिनत्रयाभ्यन्तरे जटिलोक् समाप्तं भवति सत्यं पुनः वयं तत्रत्य रात्रि अनुसृतम् अस्माकं निद्रा आगच्छति इदानीम् अत्रत्य रात्रि अनुसृतं निद्रा आगच्छति एतत् कथं कथमेषः स्वभावः आगतः प्राक्टीस् अन्यत् किमपि नास्ति परिचयकारणेन अभ्यासकारणेन अस्माकं तादृशभेदः आगच्छति तदेव वदति अयुक्तस्य इन्द्रियनिग्रहणं प्रथमं करोतु इन्द्रियनिग्रहणं भवान् करोति चेत् मन्दं मन्दं किं भवति तसः स्वभावः भवति सः स्वभावः यदा भवति भवतः मनः शुद्धं शुद्धम् आगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् इति गतश्लोके उक्तं मनः निश्चलं भवति मनः सन्तुष्टं भवति भवान् सन्तुष्टः भवति यत् इन्द्रियाणां कियत् पवर् अस्ति शक्तिः अस्ति तस्य सहस्रगुणितशक्तिः अस्ति मनः इति वदति वयमपि श्रुतवन्तः किल केचन जनानां विल् पवर् इति वयं वदामः ते इच्छन्ति चेत् किमपि साधयितुं शक्नोति ते अपि मनुष्याः एव किल नरेन्द्रमोदी अस्ति तस्य अन्यत् किम् अस्ति सः अपि सामान्यमनुष्यः एव अस्ति स्वामी स्वामीविवेकानन्दः आसीत् भिन्नं कमपि स्वीकरोतु समाजाय यत्किमपि करोति तेपि सामान्यजीविनः एव ते तेषां कुत्र वर्धनं कृतवन्तः तेषाम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः ते न गच्छन्ति तेषां जीवनं स्वीकृत्य पश्यतु एकैकस्य जीवनं किञ्चित् अध्ययनं करोतु तदा अवगन्तुं शक्नुमः ते तेषाम् इन्द्रियाणां पृष्ठतः न गच्छन्ति तस्मात् किम् तेषाम् इन्द्रियाणि ते वदन्ति तदनुसृतं कुर्वन्ति भवान् अद्य द्वादशवादने निद्रां करोतु इति वदेत् द्वादशवादने निद्रां करोति पञ्चवादने उत्तिष्ठतु इति वदेत् पञ्चवादने उत्तिष्ठति अस्माकं जीवनं कथं निद्रा एव अस्माकं नियन्त्रणं करोति किल अस्माकं निद्रा आगच्छति सप्तवादने अष्टवादने नववादने तदा वयं गत्वा निद्रां कुर्मः पुनः कदा उत्तिष्ठति तावत् पर्यन्तं निद्रां कुर्मः एतस्य कः अर्थः वयं तस्य पृष्ठतः गच्छामः एकैकसुखमपि भोजनमपि मम एतत् पर्याप्तम् एतदेव मम आवश्यकम् अहं तदेव खादामि इति कस्य नियन्त्रणमस्ति कस्य इन्द्रियनियन्त्रणमस्ति तस्य रोगः न आगच्छति किन्तु वयं किं कुर्मः धेनोमं सम्पश्यामि तद् खादामि अथवा अन्यत् किमपि पश्यामि तद् खादामि यद् यद् मिलति സർവമപി കൃത്വ പ്രേഷയത് അന്ധതോകത്വം കിം ഭവിഷ്യതി നിയന്ത്രണം നാസ്തി അസ്മാകം രോഗാ ആഗച്ഛന്തി ഭിന്ന ഭിന്ന കാരണാനി കിമ്മപി ഇന്ദ്രിയമേവമേവ യത് കിമപി ഇന്ദ്രിയമേവമേവ നേത്രം യത് ദ്രഷ്ടുമിച്ചതി തദേവ ദ്രഷ്ടവ്യം നേത്രേണ किन्तु अद्य तद् नास्ति വയം ടീനേജേഴ്സ് टीनेजर्स् जनान् सर्वं वयं वदामः किमर्थं तेषां मानसिकनियन्त्रणं नास्ति तान् वयं किं पाठितवन्तः विशिष्य अत्र तेषां कः दोषः तान् कुत कुत्र वयं नयामः कथं वयं प्रेरयामः वृत्तिप्रवृत्तिमध्ये वयं तानि इन्द्रियाणां पृष्ठतः धावयामः धावयामः इत्युक्ते ओडवक्यं तस्य धावनं कारयामः भवान् एतस्य पृष्ठतः आगच्छतु इति अन्ते वयं चिन्तयामः न न एषः सम्यक् व्यवहारं कुर्यात् तस्य इन्द्रियनिग्रहणं स्यात् कथम् इन्द्रियनिग्रहणं भवति एतदेव वदति योगयुक्तः इत्युक्ते अयुक्तस्य यस्य योग नास्ति न्यूनातिन्यूनम् इन्द्रियनिग्रहणमिति चिन्तयतु इन्द्रियनिग्रहणं भवति यमः भवति नियमः भवति नियमः भवति आसनं भवति आस सर्वम् अस्माभिः विशकलनं कर्तुं शक्यते आसनमपि एवमेव स्थिरं सुखमासनम् आसनम् एक स्थिर एतत् प्राप्तव्यं तदपि एतादृशसमानप्राक्टीस् एव तदनन्तरं प्राणायामः प्राणायाममपि प्राक्टीस् एव भिन्नभिन्नमार्गः एव प्राणविषये भवान् प्रथमं प्राणायामस्य प्रथमसोपानं किं प्राणविषये चिन्तनं भवान् वृथा उपविशतु नेत्रं निमीलयतु भवतः श्वासोच्छ्वासविषये भवान् चिन्तयतु पर्याप्तं तदेव भगवान् उक्तवान् यस्य भावना नास्ति तस्य योगः न भवति किल अग्रिमपदं किमस्ति तत्र भावना भावना इत्युक्ते तदेव चिन्तनं यः न चिन्तयति यस्य भावना नास्ति तस्य प्रवृत्तिः न भवति मम प्रवृत्तिः कथं भवति मम भावना अनुसृता अहम् एकत्र उपविशामि चेदपि अहं किं करोमि इति भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति कदाचित् अहम् उपविश्य सर्वविधपरदूषणं चिन्तयामि इति चिन्तयतु पश्यामि चेत् बहु सम्यक् ध्यानं कुर्वन् अस्ति सत्यं वस्तुते उपविश्य किं करणीयं मम एव अन्यत् किमपि मया चिन्तनीयं नास्ति ध्यानम् इत्युक्ते तदेव जी कथं भवति माला भगिनी कथं भवति कथमपि भवतु मां कोऽपि उक्तवन्तः सन्ति वा एतान् सर्वान् सम्यक् कर्तुमेव अहं जन्म प्राप्तवान् भवान् सम्यक् भवतु प्रथमं किल प्रथमं मम एतत् शरीरं मम प्राणः मम मनः एतत् सम्यक् भवितव्यं मम चिन्तनं किं मम पुत्रः सम्यक् भवतु मम पुत्री सम्यक् भवतु मम पत्नी सम्यक् भवतु मम कुटुम्बं सम्यक् भवतु अनन्तरं न्यूयार्क् अहं सम्यक् करिष्यामि अनन्तरं बहु बहु अस्ति अनन्तरं किञ्चित् उपरि गच्छति चेत् किं प्रधानमन्त्री सम्यक् भवतु अथवा अन्य अन्यजनाः सम्यक् भवतु इत्येवं भवान् सम्यक् भवतु इति भवान् कदा चिन्तयति तदेव ध्यानं भवान् एकवारम् उपविशतु एकत्र अन्तरङ्गं पश्यतु भवतः प्राणविषये अन्यत् किमपि न श्वासविषये चिन्तनं करोतु तदेव भावना द्वितीयपदं पश्यतु तत्र यः योगः न अवगच्छति कः योगः न अवगच्छति यस्य भावना नास्ति सः योगः न अवगच्छति भावना नास्ति चेत् योगावगमनं नास्ति अथवा अन्यत् किं नास्ति इति वदति शान्तिः नास्ति भावना नास्ति चेत् शान्तिः न भवति കാരണം കിം മമ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിയവ മമ ലോക അഹമേവ മമ ലോകസ് സൃഷ് സൃഷ്ടിം കരോമി മമ പുത്ര മമ പത്നി മമ കുടുംബം മമ രാജ്യം മമ സേവകാഹ അഥവാ മമ മമ ഇതി ഏക സർക്കിൾ അസ്തി കില എത്തത് കഹ നിർമ്മാണം കൃതവാൻ അഹമേവ നിർവാണം നിർമ്മാണം കുറവനസ്മി ततः भवता अग्रे गन्तव्यं चेत् स्वयम् अवगन्तव्यं चेत् प्रथमं भवान् एकत्र उपविशतु भवतः प्राणविषये चिन्तयतु भवान् कथं श्वासोच्छ्वासं करोति चिन्तयतु तदा भवान् अवगन्तुं शक्नोति अन्यत् सर्वं भवान् कथं कथं चिन्तनानि आगच्छति एतदेकविषये चिन्तयितुं न शक्नोति वित् फैव् सेकेण्ड् मध्ये अन्यत्र कुत्रापि गच्छति फैव् सेकेण्ड् भवान् भवान् फैव् सेकेण्ड् प्राणविषये चिन्तयति चेत् लोके किमपि न भविष्यति भवान् जानाति एव किन्तु अस्माकं षष्टिवयः अस्माकम् अतः पञ्चाशत् वयः चत्वारिंशत् वयः अभवत् एतावन्ति वर्षाणि वयं दृष्टवन्तः तदापि वयम् उपवेष्टुं न शक्नुमः तदेव वदति भावनां करोतु कर् कोऽपि कर्तुं शक्नोति सः भाग्यवान् तत् सरलं सरलविषयः न तस्मादेव पूर्वकाले भारते तदर्थं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः किल बाल्यकाले उपावेश्य तत् करोतु एतत् करोतु वेदमन्त्र उच्चारणं करोतु यज्ञं करोतु यागं करोतु केवलं तत्र न सर्वजातिमध्ये अपि एतदासीत् जातिव्यवस्था वयं दूषणं कुर्मः किन्तु तद् यदा समाजे सम्यक् वर्णव्यवस्थारूपेण अथवा जन्मना न कर्मणा आसीत् तस्मिन् कर्मणि सः श्रद्धावान् भवति यः एकः गोल्ड् स्मित् अस्ति सः तत् तत्र निर्माणं करोति तस्मिन् समये तस्य किं भवति ध्यानं भवति एकाग्रता भवति एकाग्रता भवति तस्य प्राणविषये तस्य चिन्तनं भवति भवन्तः पश्यन्तु मन्दिरे यद् विग्रहमस्ति विग्रहं शिल्पी तद् यदा निर्माणं करोति सः कियत् ध्यानं करोति तस्मिन् विषये अन्तिमैकक्रिया एव अस्ति नेत्रोन्मीलनम् इति तद् अन्तिममेव सम्पूर्णशिल्पं निर्माणं कृत्वा अन्ते एव सः नेत्र उन्मीलनं करोति एक तस्य एतद् उपयुज्य उपकरणम् उपयुज्य तदा समग्रचैतन्यं कुतः आगच्छति तस्य एकाग्रताया तस्य अन्तरङ्गता समानम् अस्माकं समीपं भगवान् वदति भवान् सुखमिच्छति एवमेव वस्तूनां पृष्ठतः धावति चेत् तत् न मिलति अद्य अत्र धावति श्वः अन्यत्र धावति परश्वः अन्यत्र धावति अन्ततो गत्वा धावनमेव भवतः शीलः भवति एकः शुनकस्य उदाहरणं भवति अहं समयः भवतां समापयामि एकः शुनकः अस्ति उपनिषत् मध्ये एक कथा अस्ति तद् अस्थि अस्ति किल अस्थि अस्थि इत्युक्ते किं बोण् अस्थि अस्थि अस्थि अस्थिनि अस्थीनि इति अस्ति नपुंसकलिङ्गपदम् अस्थि मध्ये दंशनं करोति मांसं प्राप्तुम् इच्छति मांसं तत्र नास्ति एव किल अस्ति कारणेन तस्य पाली अस्ति पाली इत्युक्ते दन्तपाली तस्य दन्तपालितः रक्तम् आगच्छति कारणं किं तद् बोणे एव अस्ति अस्थि एव अस्ति अस्थि मध्ये पुनः पुनः दंशनं करोति किं भविष्यति ततः किमपि मांसं न मिलति ततः स्वरक्तमेव आगच्छति तद् रक्तं तस्य जिह्वायाम् आगच्छति सः आनन्दम् अनुभवति एवमेव मनुष्यस्य भोगः कथं मनुष्यः सुखम् इति चिन्तयति स्वस्य एव शक्तिः स्वयं व्ययं कृत्वा होमं कृत्वा यत्र होमः करणीयः तत्र न करोति तद् अन्यत्र अग्निमध्ये होमं कृत्वा सुखम् इति वदति सः भेदः अवगच्छति तदेव अस्मिन् श्लोके वदति यः सुखमिच्छति इच्छति भवान् किञ्चित् दिशा परिवर्तनं करोतु भवतः भवान् योगविषये ज्ञानं प्राप्नोतु योगविषये ज्ञानं प्राप्तव्यम् इत्युक्ते भवता किं करणीयं भावनां करोतु भवान् तावदेव अन्यत् किमपि न भावना तद् नास्ति चेत् अन्यत्र कुत्रापि गच्छति भावना करोति चेत् किं भवति शान्तिः भवति यदा भवान् एकत्र अहं प्राणायामं करोमि इति उपविशति मम श्वा श्वासविषये अहं प्राणायामं करोमि इति विचिन्त्य उपविशति भावनया मम श्वासः अन्तः गच्छति बहिर्गच्छति इति अहं यदा भावनां करोति मम श्वासः कथं गच्छति इति अहम् अवगच्छामि अनन्तरं तदा तद् दीर्घश्वासः भवति यदा अहं मम तत्र श्रद्धा भवति मम मनसः अन्य अन्यविचाराः दूरं दूरं गच्छति तदेव तस्य टेक्निक् वदन्ति मम अन्य अन्यविचाराः यदा दूरं गच्छन्ति भवान् सुखी एव अस्ति सुखं बहिस्तात् कुत्रचिदपि न आगच्छति भवतः अन्तरङ्गे विद्यमानसुखं भवान् अनुभवति तद् सुखं भवान् भोजनात् न प्राप्नोति वस्तु उपरि न प्राप्नोति मञ्जात् न प्राप्नोति अन्य कुतश्चिदपि भवान् प्राप्तुं न शक्नोति तद् कुतः आगच्छति भवतः अन्तरङ्गतः आगच्छति तद् कुत्र अस्ति भवतः अन्तरङ्गे अस्ति तद् प्राप्तव्यं चेत् किं करणीयं ध्यानं करोतु एकाग्रतां करोतु कथम् एकाग्रतां करोमि कथं ध्यानं करोमि भावनां करोतु प्रथमविषयः सः तस्मादेव सर्वस्तोत्रकृतयः अस्माकं साहित्ये सर्वस्तोत्रकृतिमध्ये अत्यन्तप्रधानं किं भावना मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानिनां वदति अहं मनः नास्मि अहं बुद्धिः नास्मि मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु अन्यदहं किं चिदानन्द आनन्दस्वरूपमस्ति अहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं शिवः अस्मि अहं शिवः अस्मि अहं शवं न अहं शिवः अस्मि शिवः अस्मि इति यदा अहं भावनां करोति वृद्धास्तोत्रकथनं न स्तोत्रं ज्ञात्वा यदा भवान् वदति तदा भवान् भावनां करोति तदर्थमेव मातृभाषा आसीत् तदर्थमेव संस्कृतमासीत् तद् भवान् इङ्ग्लिश् मध्ये पीस् पीस् पीस् इति वदति यद् न मिलति पीस् पीस् पीस् पीस् इत्युक्ते किम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति इति तद् कथं वयं प्राप्तुं शक्नुमः एतदेव एकैकभाषायाम् एकैकसौष्ठवमस्ति तमिळ् मध्ये वदति मध्ये वदति तेलुगु मध्ये वदति हिन्दी मध्ये वदति वयम् अवगच्छामः कारणम् अस्माकं संस्कारः सः अस्माकं स्वभावः सः अस्माकं प्राक्टीस् तत् तदेव आङ्ग्लेयभाषायां वदति चेत् वयं न अवगन्तुं शक्नुमः अभिनयं कर्तुं शक्नुमः ऐ केन् अण्डर्स्टाण्ड् कथं ट्रान्स्लेशन् तदर्थं डिक्षनरी आवश्यकम् ഡിക്ഷണറി നോളജ് തത് ഇല്ല ഡിക്ഷണറി നോളജ് ഭിന്നം ഏകേക ഡിക്ഷണറി ഇത്യുക്തേക ശവമേവ ഡിക്ഷണറി കഥാപി ചൈതന്യം നാസ്തി ഡിക്ഷണറി ഭവതാം മാതൃഭാഷായാഹ ഏകേക പദസ്യ ആനന്ദം വയം കഥം അവഗച്ഛാമ കഥം അവഗച്ഛാമ തത് അന്തരംഗാത് ആഗച്ഛതി ഭവൻ ഡിക്ഷണറി ദൃഷ്ട അവഗച്ഛതി വ സാമാന്യ കൊളോക്കിയൽ പദാനി തത് കഥമപി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് കർത്തും ശക്നോതി വാ बहूनि पदानि सन्ति तादृशं तस्य जीवः अस्ति किल तत् कदापि डिक्षनरि मध्ये नागच्छति एतत् बहु भिन्न सम्भवः तस्मात् भवन्तः पश्यन्तु भवतां सर्वासु भाषासु मलयाळभाषायाम् अहं जानामि कः डिक्षनरि लिखितवान् प्रथमडिक्षनरि हर्मन् गुण्ड्रट् इति एकः विदेशी लिखितवान् कारणं मलयाळीजनानां डिक्षनरि आवश्यकता नास्ति अवगतं डिक्षनरि किमर्थं ट्रान्स्लेशन् कर्तुं भाषावगमनाय न भाषायाः स्वत्व तस्य आवश्यकता नास्ति तेलुगु अपि ब्रौन् इति एकः लिखितवान् तमिळ् अपि पश्यतु कोऽपि अन्यः लिखितवान् कोऽपि किमस्ति ग्रीन् कोऽपि तत्रत्यः उक्तवान् कोऽपि तत्रत्यः न लिखितवान् भवतु अस्माकं बहु समयः अभवत् एतत् बहु उत्तमश्लोकः अस्ति एकः वदति तत्र किल कथं कथं करणीयम् इति एकः मार्गः वदति तद् सम्यक् पुनः पुनः तस्य अनुसन्धानं करोतु पुनः पुनः पठतु पुनः पुनः तद् अवगच्छतु योग इत्युक्ते कथं योगकारणं किं भावना इति वदति भावना तदेव भगवान् वदति भावना चेत् किं भवति शान्तिः भवति शान्तिः भवति चेत् किं भवति सुखं भवति सुखार्थं प्रयत्नं न करोतु किमर्थं प्रयत्नं करोतु भावनार्थं प्रयत्नं करोतु भवान् भवती भावना नास्ति चेत् प्रार्थनां करोतु समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः